ມາພໍ້ກັນກັບສອນດາລາຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງແຟນໆ ຫຼາຍໆຄົນທີ່ບອກວ່າ ຢາກໃຫ້ປ້າສອນດາລານະມາເປີດຊ່ອງແດ່ ມາເປີດພອດແຄສແດ່ ຢາກຟັງນິທານທີ່ເຄີຍເລົ່າຜ່ານລາຍການວິທະຍຸມາ ຟັງລາຍກ ານວິທະຍຸ ຟັງແລ້ວກໍຟັງເລີຍ ຜ່ານໄປແລ້ວຜ່ານໄປເລີຍ ເລີຍແບບວ່າຈັດໃຫ້ຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຫຼາຍໆຄົນ ແລະ ກໍຢາກຈະຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຫັ້ນ ເວລາຮຽກຮ້ອງມາແລ້ວ ເຮົາຈັດໃຫ້ແລ້ວ ກໍຕິດຕ າມກັນແດ່ເດີ ເຊິ່ງວ່າເຈດຕະນາໃນການເປີດ Podcast ຊ່ອງນີ້ ແມ່ນວ່າຢາກຈະນຳສະເໜີເລື່ອງລາວທີ່ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍໆ ຟັງແມ່ຕູ້ຂອງຕົນເອງເລົ່າ ຟັງແມ່ຕູ້ຂ້າງເຮືອນເລົ່າ ຟັງພໍ່ຕູ້ຢູ່ບ້ານໃ ຕ້ບ້ານເໜືອເລົ່າ ໄປໃສໄປໃສກະມັກຂໍໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນນະເລົ່າເລື່ອງສູ່ຟັງ ເພາະວ່າມັນເປັນຫຍັງທີ່ເປັນ ແນວທີ່ພິເສດສຸດໆໄດ໋ຄັນຊິເວົ້າເນາະ ວ່າ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຂະເຈົ້າຈະມີເລື່ອ ງລາວທີ່ມັນຕ່າງກັນ ບາງເທື່ອນິທານເລື່ອງດຽວກັນ ແຕ່ໄທໃຕ້ເລົ່າແບບໜຶ່ງ ໄທເໜືອເລົ່າແບບໜຶ່ງຊີ້ນະ ຫຼືວ່າໄປບ້ານນີ້ມີຊື່ບ້ານແປກໆ ເຮົາກະຈະສົນໃຈລະວ່າ ເອ ເປັນຫຍັງບ້ານນີ້ຈຶ່ງຄ່ອຍໃສ່ຊື່ແບບນີ້ ບ້າ ນນີ້ຄືຊື່ຜາແດດຕ້ອງ ບ້ານນີ້ຄືຊື່ບ້ານວາງຜາ ຫ້ວຍສາຍນີ້ຄືເອີ້ນຫ້ວຍ ອີ່ເລີດ ຫ້ວຍສາຍນີ້ຄືເອີ້ນຫ້ວຍລ້າງມື ຫ້ວຍຄຳຂີ້ໄກ່ ອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ຫັ້ນນະ ມັນມີຫຍັງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນອື່ນຈະສົນໃຈຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າປ້າສ ອນນີ້ສົນໃຈເນາະ ກະເລີຍວ່າເປັນຄົນມັກຂີ້ສໍ້ ກະເລີຍໄປສໍ້ໄປຖາມຄົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນແຫຼະ ໃຫ້ຂະເຈົ້າເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ມັນເປັນຕຳນານກ່ຽວກັບບ້ານຂອງຂະເຈົ້າໃຫ້ ເລົ່າ ເລົ່າໃຫ້ຟັງ ວ່າຊັ້ນຊະ ເນາະ ກະເລີຍວ່າ ອີກເຈດຕະນາອັນໜຶ່ງ ເພາະວ່າໂຕເອງກະນຳມືອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວຊີ້ນະ ຢ້ານວ່າເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍໆ ແລະ ກະຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກະເຂົ້າສູ່ໄວກາງຄົນຊີ້ນະ ເປັນແມ່ ຍິງຊະລາບໍ ກະບໍ່ເຖິງຂັ້ນນັ້ນເນາະ ເປັນແມ່ຍິງໄວກາງຄົນທີ່ສະໝົງສະໝອງກະບໍ່ຄ່ອຍຈະດີແລ້ວປານໃດຊີ້ນະ ເປັນຫ່ວງນຳໂຕເອງ ຢ້ານວ່າໂຕເອງຊິເປັນ Alzheimer ແລ້ວເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆທີ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເລົ່າສູ່ຟັງລ ະມັນຊິລືມໄປ ເລີຍເຈດຕະນາຮ່ວມກັນກັບທີມງານລາວ X ເນາະ ວ່າຂໍໃຫ້ປ້າໄດ້ຈັດ ເພາະວ່າປ້າເປັນຫ່ວງນຳສະໝອງອັນມັນບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍປານໃດຂອງປ້ານີ້ນະເນາະ ເພາະມັນບັນຈຸເຂົ້າໄປຫຼາຍແລ້ວມັ ນກໍເອີເຣີເນາະ ມັນໂຫຼດຫຼາຍລະກໍຕ້ອງໄດ້ຂໍປ່ອຍຂອງອອກມາແດ່ ວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ມື້ນີ້ ທັກທາຍກັນສ່ຳນີ້ສາກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າຢາກເລົ່າເລື່ອງແລ້ວ ເປັນເລື່ອງທີ່ເລົ່າເທື່ອໃດຫຼາຍຄົນກໍບອກວ່າມັກ ລ ະກໍຂໍໃຫ້ເລົ່າຢູ່ເລື້ອຍໆ ເລື່ອງນີ້ນີ້ໄປໄດ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ເນາະ ຢູ່ໃນຫ້ອງອົບຮົມແຫ່ງໜຶ່ງ ມີອາຈານຈາກທາງວິຊາວັນນະຄະດີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວພຸ້ນລະ ມາເລົ່າສູ່ຟັງ ຕ້ອງຂໍສົມມາອາ ຈານອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຈື່ຊື່ອາຈານເນາະ ແຕ່ວ່າເລົ່າ ເລື່ອງນີ້ເທື່ອໃດກະໃຫ້ເຄຣດິດອາຈານແບບນີ້ແຫຼະ ຈື່ແຕ່ເທົ່ານີ້ວ່າອາຈານເປັນຜູ້ເລົ່າ ແຕ່ວ່າຈື່ໜ້າອາຈານເນາະ ຈື່ໜ້າອາຈານໄດ້ຕະຫຼອດ ຈື່ ທ່າທາງລັກສະນະເວລາອາຈານເລົ່າໄດ້ຕະຫຼອດເລີຍເນາະ ຄັນຊັ້ນເຮົາບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າຈາກອາຈານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ນ້ຳຕາຜີເຜດ ນ້ຳຕາຜີເຜດນີ້ເປັນເລື່ອງເລົ່າຂອງຈານມາ ຈານ ມາຄັນຂຶ້ນຊື່ວ່າຈານນຳໜ້າຂອງຄົນລາວລະແມ່ນວ່າຕ້ອງແມ່ນຄົນທີ່ເຄີຍບວດຮຽນຂຽນອ່ານ ຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊຂອງພຸດທະສາສະໜາມາກ່ອນຫຼາຍພັນສາ ເວລາສິກອອກມາກໍຈະໄດ້ເປັນຈານ ຂໍຂະຫຍາຍ ຄວາມກ່ອນ ເວົ້າເລື່ອງຂອງຈານນຳໜ້ານີ້ນະ ຄົນລາວນີ້ນະ ຄັນຫາກວ່າເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍບວດຜ່ານຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊຂອງພຸດທະສາສະໜາມາແລ້ວນີ້ ຄັນຫາກວ່າເປັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ບວດໄປແລ້ວລະສິກອ ອກມາ ກະຈະເອີ້ນຄຳນຳໜ້າວ່າຊຽງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຊຽງໝ້ຽງ ຊຽງກະເລັນ ຊຽງນັ້ນຊຽງນີ້ຊັ້ນເນາະ ບໍ່ກ່ຽວກັບຊຽງຂວາງ ຫຼື ຊຽງທອງ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວເດີ້ ແລະບາດນີ້ຄັນຫາກວ່າເປັນບ່າວແພວ ບວດຫຼາຍປີ ຫຼືຫຼາຍພັນສາ ຫຼືບາງເທື່ອກໍອາດຈະບວດແກ້ບະແກ້ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ບວດຈູງບໍຊິ ແຕ່ວ່າຢູ່ຫຼາຍມື້ຊັ້ນນະ ລະສິກອອກມາ ໄອ້ບ່າວແພວບ່າວນ້ອຍນີ້ລະ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເອີ້ນຄຳນຳໜ້າວ່າທິດ ແລ້ວບັດນີ້ຄັນຫາກວ່າມີ ຜູ້ທີ່ມີວຸດທິພາວະເນາະ ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີຂຶ້ນໄປ 30 40 ປີ ແລ້ວມີກອງບວດຕັ້ງຄັກແນ່ຫັ້ນນະ ແລ້ວເຂົາໄປບວດຫຼາຍພັນສາ ເວລາສິກອອກມາ ໂອ້ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຕກສານໃນລະດັບໜຶ່ງ ເພິ່ນຈະເອີ້ນຄຳນຳ ໜ້າວ່າມະຫາ ຈະມີມະຫາອັນນັ້ນມະຫາອັນນີ້ວ່າກັນໄປ ນຳໜ້າຊື່ຂອງລາວວ່າມະຫາ ແລ້ວສຳລັບຈານບັດນີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ວ່າສຶກສາຮ່ຳຮຽນຄົ້ນຄວ້າ ແລະບວດຫຼາຍພັນສາ ຢູ່ໃນພຸດທະສາສະໜາ ຢູ່ໃນວັດຕີວາຫຼາຍ ພັນສາເລີຍ ແລະກະອາດຈະເປັນດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລະເພດພິກຂຸ ອອກມາເປັນປຸຖຸຊົນທຳມະດານະ ຂະເຈົ້າກໍຈະເອີ້ນວ່າຈານ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນຈານຖືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼັກແຫຼມໃນລະດັບ ໜຶ່ງເລີຍແຫຼະ ແຕກສານໃນລະດັບໜຶ່ງເລີຍ ແຕ່ວ່າຈານມາ ບາດນີ້ເຂົ້າມາສູ່ຈານມາ ຈານມານີ້ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ຈົນໃຫຍ່ກະຢູ່ໃນວັດເນາະ ແລ້ວໄດ້ສິກອອກມາກະມີເມຍ ອື ມາເອົາເມຍມາສຶກສາທາງໂລກ ຫຼັງຈ າກທີ່ສຶກສາທາງທຳມາຫຼາຍປີ ມາໄດ້ເມຍແລ້ວລະກໍຢູ່ນຳກັນຫຼາຍປີສົມຄວນ ບໍ່ມີລູກ ເພາະວ່າເຖົ້າແລ້ວຈັ່ງເອົາກັນເນາະ ລະບາດນີ້ສິ່ງທີ່ວ່າຈານມາມາຫຼົງໄຫຼແຮງ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໄດ້ມາຢູ່ທາງໂລກນັ້ນກະ ຄືເຫຼົ້າຂາວ ຈອກໜຶ່ງຫູຊັນຈ່ອງລ່ອງ ຈອກສອງຫູຊັນກີຫຼີ ແມ່ນວ່າໄດ້ກິນເຫຼົ້າຂາວລະຕິດອົກຕິດໃຈ ແລະອັນທີ່ກັບແກ້ມຂາດບໍ່ໄດ້ ເວລາທີ່ເພິ່ນກຶກໜຶ່ງກຶກສອງລະແມ່ນວ່າ ຈີ່ໜັງ ອື ໜັງຄວາຍກັບເຫຼົ້າຂາວເຂົ້າກັ ນຂະໜາດເລີຍ ຈານມານີ້ມັກມັກ ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະມື້ ເຂົ້ານ້ຳຊາມປາບໍ່ຄ່ອຍກິນດອກ ກິນແຕ່ເຫຼົ້າຂາວກັບຈີ່ໜັງກໍພໍລະ ນາງເມຍຄ້ຳແອວໂລດແຫຼະເນາະ ຈິກໆໆໆໆໂລດ ເຮີ້ຍ ຈັ່ງໃດກໍຕາຍ ຕັບແຂງຕາຍແຫຼະ ເ ຂົ້ານ້ຳຊາມປານີ້ບໍ່ມີແດກ ໂອ້ຍ ຈັ່ງແມ່ນໂພດ ຈັ່ງໃດກໍຕາຍ ລາວວ່າເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ປ້ອຍເຊົ້າປ້ອຍແລງ ເມຍກະໄດ້ ເມຍກະເຫຼືອໃຈເນາະ ເມື່ອຍສັ່ງເມື່ອຍສອນ ເມື່ອຍບອກເມື່ອຍລາວ ທັງໆທີ່ລາວກະຮູ້ວ່າມັນ ຜິດສິນຊັ້ນນະ ເອີ ແຕ່ລາວມັກຊັ້ນນະ ລາວກະເລີຍວ່າ ເອີຍ ເຖົ້າບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງນຳຂ້ອຍນະ ຄັນຫາກວ່າຂ້ອຍຕາຍໄປຫັ້ນນະ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເຮັດດອກເດີ້ ອັນເຂົ້າປຸ້ນບໍ ເຂົ້າປາດຂະໜົມຫຍັງແຊບໆນະ ຂອງຢູ່ຂ ອງກິນແຊບໆນະ ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ເອົາມາແຕ່ເຫຼົ້າຂາວໃຫ້ຂ້ອຍລະກະພໍ ລະກະຈີ່ໜັງເດີ້ ເອົາເຫຼົ້າຂາວໃຫ້ຂ້ອຍຈັກ 5 ລິດໂລດ ຕັ້ງໄວ້ຫົວໂລງ ລະກະຈີ່ໜັງຈັກ 2-3 ຈານ ຂ້ອຍມັກ ເຈົ້າຮູ້ຕີ້ ລາວວ່າ ເວົ້າແບບນັ້ນ ຜ່ານໄ ປບໍ່ດົນ ຄຳປ້ອຍຄຳດ່າຂອງເມຍລະວ່າມີຜົນສັກສິດ ໃນທີ່ສຸດຈານມາກໍຕາຍຍ້ອນພະຍາດຕັບແຂງອີ່ຫຼີ ແລ້ວເມຍກະໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ ເຖົ້າເອີຍ ເຈົ້າບໍ່ໜ້າຈະຈາກຂ້ອຍໄປເລີຍ ຂ້ອຍສິເຮັດຕາມຄຳທີ່ເ ຈົ້າສັ່ງທຸກຢ່າງເດີ້ ເຖົ້າເດີ້ ແລະ ກ່ອນທີ່ລາວຈະຕາຍແທ້ໆ ລາວກໍໄດ້ສັ່ງຄວາມໄວ້ວ່າ ເວລາລາວຕາຍຫັ້ນນະ ເອົາລາວເຂົ້າຫີບໄວ້ ກະຢ່າຈະສຸຕອກຝາໂລງເດີ້ ຈະສຸຕອກຝາຫີບໃຫ້ແໜ້ນໃດ໋ ສາມມື້ລາວສິກັ ບມາ ລາວວ່ານະ ໂທ້ໆ ຈານມາລາວສິມີມົນພິເສດອັນໃດ ຈັ່ງສິຮູ້ວ່າຕົນເອງນັ້ນຕາຍໄປແລ້ວ ສິໄດ້ກັບຄືນມາ ຫຼັງຈາກທີ່ຈານມາຕາຍໄປແລ້ວ ເມຍກໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບປາກກັບຜົວໄວ້ທຸກຢ່າງ ຄືເອົາສົບຂ ອງຜົວນັ້ນໄວ້ໃນຫີບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕອກຝາຫີບໄວ້ ພ້ອມທັງເອົາເຫຼົ້າຂາວ ແລະ ຈີ່ໜັງໄປວາງໄວ້ເທິງຫົວໂລງໃຫ້ລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ຈານມາຕາຍໄປແລ້ວ ດວງວິນຍານກໍໄດ້ຖືກສຸວັນສຸວານນຳເອົາໄປຍັງເມືອງນະ ຮົກ ເພື່ອວ່າຈະເອົາໄປເຂົ້າເຝົ້າຈ່າຍົມພິບານ ແນ່ນອນວ່າລາວມີຂອງທີ່ຕິດໄມ້ຕິດມືລາວໄປ ນັ້ນຄືເຫຼົ້າຂາວຕັ້ງວ່າ 5 ລິດ ແລະ ຈານຈີ່ໜັງຄວາຍ ລາວລະວ່າຈັ່ງຊີ້ກັບສຸວັນ ແລະ ສຸວານ ອ້າຍ ຂ້າແຕ່ພະຍາສຸວັນ ສຸວານ ຄັນວ່າສິເອົາຂ້ານ້ອຍໄປເຝົ້າຈ່າຍົມພິບານແທ້ໆຫັ້ນກະໄດ້ ເຮົາມາສະຫຼອງກັນກ່ອນເທາະ ຂ້ານ້ອຍມີຂອງດີມາຈາກເມືອງມະນຸດໃດ໋ຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນຫຍັງຂອງມຶງ ຂອງດີຂອງເມືອງມະນຸດ ຫັ້ນນະ ສຸວັນສຸວານເວົ້າສຽງແຂງຂຶ້ນມາ ເອີ ໃຈເຢັນໆຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍ ໃຈເຢັນໆກ່ອນ ມາຊີມອັນນີ້ນຳຂ້ານ້ອຍກ່ອນ ອັນນີ້ທີ່ເມືອງມະນຸດຂະເຈົ້າເອີ້ນວ່ານ້ຳຕາຜີເຜດຂ້ານ້ອຍ ໂອຍ ຂອງດີຄັກແທ້ໆ ຂ້ານ້ອຍ ກະຕາຍຍ້ອນອັນນີ້ນີ້ລະ ບໍ່ເຊື່ອລອງເບິ່ງກ່ອນແມ້ ວ່າຂ້ານ້ອຍຍອມຕາຍເພື່ອມັນນະ ມາ ລອງກະລອງຊັ້ນນະ ເວົ້າແລ້ວຈານມາກໍເຍັ້ນໃຫ້ສຸວັນ ແລະ ສຸວານຄົນລະກຶບ

ຢ້ຳໄປຈອກທີໜຶ່ງ ຈອກທີສອງ ກຶ່ມໆລະ ອັນນີ້ທັງສຸວັນສຸວານເລີ່ມເປັນສ່ຽວກັນກັບຈານມາ ໂອຍ ໄດ້ທີ ຫູຍ ຄັກໆໆໆ ຈານມາ ຫາກໍຮູ້ດຽວນີ້ວ່ານ້ຳຕາຜີເຜດຂອງເມືອງມະນຸດມັນເປັນຂອງດີອີ່ຫຼີ ແບບນີ້ເຮົາຈະຕ້ ອງເອົາໄປຫາພະຍາຈ່າຍົມພິບານໃຫ້ໄດ້ກິນນຳກັນແລ້ວ ຊົ່ວຊິໄປຮອດຈານຍົມພິບານ ກະຖືວ່າເໝີດໄປຫຼາຍເຕີບແລ້ວ ສາມເກີເພິ່ນ ສາມສະຫາຍເພິ່ນ ສຸວັນ ສຸວານ ແລະ ຈານມາ ກາຍເປັນສ່ຽວກັນຕອນນີ້ເ ນາະ ເຫຼົ້ານ່າປ່ຽນນິໄສອີ່ຫຼີ ບໍ່ມີຖານັນດອນ ບໍ່ມີຖານະ ບໍ່ມີເຈົ້າ ບໍ່ມີນາຍ ເປັນສ່ຽວກັນເວລາເມົາ ເວົ້າແລ້ວກະໄປຮອດ ພະຍາຍົມພິບານເຮັດໜ້າເຄັ່ງອຶ້ງຕຶ້ງຢູ່ ບັນຍາກາດຂອງນະຮົກ ຕົວເອງກໍບໍ່ເຄີຍໄປດອ ກເນາະ ແຕ່ເພິ່ນເລົ່າມາ ມັນກໍຈະເປັນໄຟນະຮົກຮ້ອນຈົນ ເຫັນພວກຜີນະຮົກຮ້ອງໂອດໂອຍຄວນຄາງຈາກການຖືກລົງໂທດໃນບາບກຳຕ່າງໆ ທີ່ ທີ່ແຕ່ລະໂຕນັ້ນໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດມາ ໄດ້ເຄີຍສ້າງກຳມາຢູ່ເ ມືອງມະນຸດ ມາຕົກລົງຮອດນະຮົກແລ້ວກໍຈະຖືກ ຈອງຈຳ ຖືກລົງໂທດນານາ ພະຍາຈານຍົມພິບານເຮັດໜ້າເຄັ່ງອຶ້ງຕຶ້ງຢູ່ ໃຫ້ສຸວັນ ສຸວານວ່າ ຊຸມເຈົ້າພາກັນໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ ຄືຫາກໍພາດວງວິນຍານຂອງຈານມ າມາ ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນເສຍເວລາ ຮະ ໂອຍ ໃຈເຢັນໆກ່ອນ ຈານຍົມພິບານ ອັນພວກຂ້ານ້ອຍມີຂອງດີມາຕ້ອນ ທັງສຸວັນ ແລະ ສຸວານສຽງອ່ອນຕໍ່ພະຍາຍົມພິບານ ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງມາລົມຫຍັງ ບໍ່ຕ້ອງມາລົມຫຍັງຕອນນີ້ ຂ້ຽວພ າກັນເປີດບັນຊີໜັງໝາເບິ່ງຄວາມຜິດຂອງຈານມາດຽວນີ້ ວ່າລາວນັ້ນສົມຄວນຈະຕົກໝໍ້ນະຮົກໃຊ້ກຳໃຊ້ເວນຈັກພົບຈັກຊາດ ແລະ ມີກຳດີຫຍັງແດ່ ຈຶ່ງຄ່ອຍຈະຂຶ້ນໄປຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໂອຍ ຢ່າຟ້າວນາຂ້ານ້ອ ຍ ຂ້ານ້ອຍມີຂອງດີມາຕ້ອນຍົມພິບານ ມານາ ມານາ ມານາ ມາກ່ອນ ສຽງຂອງຈານມາ ໂອ ເອີ ແລະ ປ໊າ ຫຼາຍສຽງເນາະ ທັງສຸວັນ ແລະ ສຸວານ ກະລອງຂະຍັ້ນຂະຍອກໃຫ້ຍົມພິບານໄດ້ລອງກ່ອນ ກ່ອນຊິເຮັດວຽ ກ ໂອຍ ຂ້າແຕ່ພະຍາຍົມພິບານ ເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍຢູ່ກັບພວກຜີນະຮົກນີ້ ກະອາດຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ມາຜ່ອນຄາຍນຳກັນກ່ອນນາ ນີ້ນະ ຂອງດີອີ່ຫຼີ ຂ້ານ້ອຍຮັບປະກັນ ວ່າຊັ້ນເດ ໂອຍ ກະເລີຍລອງ ອ້າ ຍົມພິບານ ກະລອງ ອ້າ ຍອມ ຍອມ ເພາະກະເຄັ່ງຕຶງອີ່ຫຼີ ນອນໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຮ້ອງໂອດໂອຍຂອງຜີນະຮົກຫັ້ນນະ ກະເຈັບປະສາດຈົນຢາກຜ່ອນຄາຍ ວ່າແລ້ວຈານມາກະຍື່ນໃຫ້ຈານຍົມພິບານແລະ ບັດນີ້ເນາະ ຈອກທີ 1 ກໍກຶບລົງໄປ ອາ ອາ ອາ ຄັກ ຄັກ ຄັກ ຮ້ອນຄໍຂະໜາດ ຮ້ອນລົງໄປຮອດໄສ້ ໂອຍ ຄືມາຄັກແທ້ເນາະ ໂອຍ ຍັງບໍ່ທໍ່ນີ້ເດີຂ້ານ້ອຍ ມີຂອງດີອີກ ອັນນັ້ນນ່າ ແກ້ມ ແກ້ມ ແກ້ມ ຈີ່ໜັງຂ້ານ້ອຍ ຫຼາຍຈອກ ຫຼາຍຕ່ອນ ກິນໄປກິນມາ ໂ ອຍ ມັນກໍເລີ່ມເໝີດເນາະ ເຫຼົ້າຫ້າລິດໜຶ່ງເນາະ ເປັນສ່ຽວກັນເໝີດບາດນີ້ ບໍ່ວ່າຈະຍົມພິບານ ຫຼື ສຸວັນ ສຸວານ ລວມທັງຈານມາ ກອດຄໍກັນຍົກເຫຼົ້າຂາວກຶບແລ້ວກໍກຶບອີກ ກຶບໆຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນຕະຫຼອດເລີຍ ໂອຍ ຊິແມ່ນແ ຊບ ເໝີດບາດນີ້ ອ້າວ ກຳລັງໄດ້ທີ ເຮັດຈັ່ງໃດດີເນາະ ຈານມາ ຈານມາ ເໝີດແລ້ວເດ ເຫຼົ້າເຈົ້າຫ້າລິດນີ້ນະ ໂອຍ ບໍ່ຍາກຂ້ານ້ອຍ ສົ່ງຂ້ານ້ອຍກັບຄືນເມືອເມືອງມະນຸດແມ ຂ້ານ້ອຍຊິໄປເອົາຢູ່ເມືອງມະນຸດມາ ຂ້ານ້ອຍນະວ່າຄວາມເກັ່ງຄວາມຊຳນານ ຂ້ານ້ອຍຕົ້ມເຫຼົ້າເອງກະເປັນພຸ້ນນາ ແທ້ຫວາຈານມາ ສຸວັນ ສຸວານ ຂ້ຽວເອົາຈານມາຂຶ້ນເມືອເມືອງມະນຸດໄວໆ ຈົນໃຫ້ເຂົາຊິຈູດເຜົາຮ່າງຄີງລາວເມືອແລ້ວຫັ້ນ ນະ ເວລາຂອງເມືອງນະຮົກກັບເມືອງມະນຸດມັນແຕກຕ່າງກັນ ເວລາຂອງນະຮົກນະພຽງແຕ່ບຶດດຽວນີ້ ແຕ່ວ່າ ຄັນຫາກທຽບໃສ່ເມືອງມະນຸດແລ້ວນີ້ ແມ່ນຜ່ານໄປ 3-4 ມື້ລະ ຖືວ່າຟາງແຕ່ຊຸມເຫຼົ້າຂາວກັບຈີ່ໜັງ ກັນດົນເກີນໄປ ເວລາທີ່ສຸວັນສຸວານເອົາດວງວິນຍານຂອງຈານມາກັບຂຶ້ນມາເມືອງມະນຸດນັ້ນ ປາກົດວ່າເຂົາຈູດຮ່າງຄີງຂອງ ຈານມາໄປແລ້ວ ຈົນຊິວ່າຕັ້ງກອງບຸນ ຈົນຊິເລີກມຸງຄຸນ ຈານມາເຂົ້າເຮືອນບໍ່ ໄດ້ລະ ບັດນີ້ເຂົ້າໄປຮ່າງຄີງກໍບໍ່ໄດ້ ໄດ້ແຕ່ໄຫ້ງ່າງໆ ເມຍເອີຍ ຂ້ອຍກັບມາຫາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລະເດີ ຊາດນີ້ເຮົາຄົງຊິໄດ້ຈົບກັນແຕ່ພຽງທໍ່ນີ້ແລ້ວ ເອີ ອ້າຍຄົງຈະຕ້ອງໄດ້ໄປຢູ່ນະຮົກແທ້ໆລະບາດນີ້ ທັງນາງເມຍ ກະໄຫ້ຢູ່ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ອີ່ຕົນຜົວ ຄິດຮອດຜົວ ເວລາເຫັນເຫຼົ້າຂາວເທື່ອໃດ ເວລາເຫັນຈີ່ໜັງ ກະຈະຄຶດຮອດຜົວຕະຫຼອດເລີຍ ຍາມມີຊີວິດບໍ່ຢາກໃຫ້ຜົວກິນເດ້ ບັດຍາມຜົວຕາຍລະ ເຖົ້າເອີຍ ອັນນີ້ເຈົ້າກະມັກ ອັນນີ້ເຈົ້າກະມັກ ເອົາ ຂ້ອຍໃຫ້ເຈົ້າກິນເດີເຖົ້າເດີ ຊັ້ນແຫຼະ ຄັນຍາມທີ່ເຮົາຮັກແພງກັນ ມີເວລາໄດ້ຢູ່ນຳກັນຫັ້ນນະ ອັນໃດດີ ອັນໃດແຊບ ຄວາມດີຄວາມງາມໃຫ້ເວົ້ານຳກັນ ໃຫ້ຫາສູ່ກັນກິນ ໃຫ້ກອດ ໃຫ້ຮັກ ໃຫ້ ແພງກັນເດີ ສາທຸ ບາດນີ້ສຸວັນສຸວານກໍໄດ້ນຳເອົາດວງວິນຍານຂອງຈານມາກັບຂຶ້ນມາຍັງເມືອງນະຮົກເດ້ບາດນີ້ນະ ເອົ້າ ເປັນຫຍັງຄືມາມືເປົ່າ ພະຍາຍົມພິບານກຳລັງໄດ້ທີ່ເນາະ ມາເຄິກແບບນີ້ ໂອຍ ຂ້າ ນ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າຈູດເຜົາຮ່າງກາຍຂອງຂ້ານ້ອຍໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມຊຳນານໃນການຕົ້ມເຫຼົ້າ ແຕ່ວ່າຕ້ອງການອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຮັດຈັ່ງໃດ ຕ້ອງການຫຍັງແດ່ ພະຍາຍົມພິບາ ນກໍແບບສະໜັບສະໜູນເຕັມທີ່ ຈານມາບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການໝໍ້ ຕ້ອງການຟືນຈຳນວນຫຼາຍເລີຍແຫຼະ ໝໍ້ນີ້ ເອົາຈັກສາມໜ່ວຍຊະ ໂອຍ ມັນບໍ່ພໍ ມັນບໍ່ພໍ ເອີ ເບິ່ງດຸ ສຸວັນສຸວານ ໄປກວດເບິ່ງດຸສະພາບຂອງໝໍ້ນະ ຮົກຂອງເຮົານີ້ນະ ວ່າເຮົາມີໝໍ້ກະທະທອງແດງຈັກໜ່ວຍ ເອົາມາໃຫ້ຈານມາຕົ້ມເຫຼົ້າໃຫ້ມັນໝົດເລີຍ ອ້າວ ອັນແລ້ວອັນພວກຜີນະຮົກເຮົາຊິເຮັດຈັ່ງໃດຊັ້ນນະ ເອີ ຫາກມີວິທີ ແລ້ວຟືນເດ້ ຕ້ອງການຫຼາຍປານໃ ດ ໂອ ຕ້ອງການຫຼາຍແທ້ຂ້ານ້ອຍ ຄັນຊິຕົ້ມຫຼາຍ ແຮງຕ້ອງການຟືນຫຼາຍ ໄປຕັດຕົ້ນງິ້ວໜາມທັງໝົດເລີຍຢູ່ນະຮົກນີ້ ເອົາມາເຮັດຟືນ ອ້າວ ແລ້ວຄັນຕັດຕົ້ນງິ້ວໜາມແລ້ວ ພວກຜີນະຮົກເຮົາຈະໄປໄວ້ໃສຊັ້ນນະ ພວ ກທີ່ວ່າຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດເດ້ ບໍ່ຍາກ ບໍ່ຍາກ ເບິ່ງ ເຮົາຊິໂທ WhatsApp ໄປຫາເທວະດາສ່ຽວຂອງເຮົາຢູ່ເທິງສະຫວັນກ່ອນເດີ ຕຣິງໆ ຂຶ້ນໄປຫາເທວະດາ ອາໂລ ຈັ່ງໃດສ່ຽວ ເອີ ເຮົາມີຂອງດີນະສ່ຽວ ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ວ່ າຈະໄດ້ຂອງດີຫັ້ນ ເຮົາຂໍລົບກວນໂຕແດ່ແມ້ສ່ຽວ ແມ່ນຫຍັງ ວ່າມາແມ້ ວ່າຊັ້ນ ເທວະດາ ລົມກັນກັບຍົມພິບານຜ່ານ WhatsApp ວິດີໂອຄໍ ເພິ່ນໃຫ້ກັນເບິ່ງເນາະ ຈ່າຍົມພິບານກໍບອກວ່າ ເຮົາຂໍຝາກພວກຜີນະຮົກນີ້ຂຶ້ນໄປ ເມືອງສະຫວັນໂຕໄດ້ແມະ ເຮົາຕ້ອງການພື້ນທີ່ຊິຕົ້ມເຫຼົ້າຂາວ ນ້ຳຕາຜີເຜດຂອງດີມະນຸດນະ ອ້າວ ກະໄດ້ຕົວສ່ຽວ ຊິມີປັນຫາອີ່ຫຍັງວະ ວ່າແຕ່ວ່າມັນດີຂະໜາດນັ້ນແທ້ຫວາລະ ເຮົາຂໍລອງນຳໄດ້ແມະ ໄດ້ຕົວ ສ່ຽວ ຕົ້ມແລ້ວລະເອີ້ນກັນລົງມາໂລດເດີ້ ວ່າແລ້ວກໍ ປາດໂທ້ ເອົາຜີນະຮົກເຄື່ອນຂຶ້ນໄປຝາກໄວ້ເທິງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ແລ້ວກໍຈັດການແປງນະຮົກທັງຫຼາຍນະ ແຕ່ລະຂຸມແຕ່ລະຂຸມທີ່ວ່າມີໝໍ້ກະທະທອງແດງ ມີຕົ້ ນງິ້ວໜາມທີ່ຕັດມາແລ້ວເປັນຟືນ ສຸມໃສ່ຕົ້ມເຫຼົ້າກັນຢ່າງອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມ ບາດນີ້ ພໍຕົ້ມແລ້ວແລ້ວກໍເອີ້ນເທວະບຸດເທວະດາທັງຫຼາຍລົງມາຊຸມແຊວກັນ ເບົາມ່ວນຄັກ ທັງເທວະດາຫຼາຍອົງລະ ແຕ່ລະຊັ້ນແຕ່ ລະຊັ້ນເນາະ ລະກະທັງ ເອີ ຈ່າຍົມພິບານແດ່ ທັງລູກນ້ອງສຸວັນສຸວານ ແລະ ກໍທະຫານນະຮົກທັງຫຼາຍພາກັນຊຸມເຫຼົ້າຂາວກັນ ອ້າວ ມັນຂາດຂອງແກ້ມນະສ່ຽວ ມັນບໍ່ຄັກ ເຮີ້ຍ ຊິຍາກຫຍັງ ກາສົບເຫຼັກສົບທອງ ເອົ າມາຈີ່ປີ້ງໄວໆ ໂອ້ຍ ເບີດນະຮົກເລີຍ ຕາຍດັບ ເປັນຂອງແກ້ມໃຫ້ຍົມພິບານກັບສຸວັນສຸວານ ຈານໝາຫົວໂປ ແລະ ກໍທັງເທວະບຸດເທວະດາທັງຫຼາຍ ຊຸມກັນເພີນເລີຍຈົນວ່າ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ພວກຜີນະຮົກທີ່ເອົາຂຶ້ນ ໄປປ່ອຍຢູ່ເທິງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ມັນເລີ່ມອາລະວາດແລ້ວເດ້ບາດນີ້ ຄົນດີປົນຄົນຊົ່ວ ຜີນະຮົກໄປວຸ່ນວາຍຢູ່ເມືອງສະຫວັນ ໄລ່ຂ້າຟັນແທງສາລະພັດສາລະເພ ຈົນເຮັດໃຫ້ສະຫວັນວຸ່ນວາຍ ສຸດທ້າຍແຕກປຸ້ມ ຕົກ ລົງມາໃສ່ເມືອງມະນຸດ ກາຍມາເປັນສະຫວັນກະຢູ່ເທິງໂລກມະນຸດ ນະຮົກກະຢູ່ເທິງໂລກມະນຸດ ລະວ່າປະປົນກັນໄປ ທັງຄົນດີຄົນຊົ່ວເລີຍວ່າແຍກບໍ່ອອກ ກໍເລີຍກາຍມາເປັນຄຳວ່າ ສະຫວັນເມືອງຄົນ ນະຮົ ກກະຢູ່ເມືອງຄົນ ເຊັ່ນນີ້ເປັນຕົ້ນ ແລະ ນິທານເລື່ອງ ຈານໝາກັບນ້ຳຕາຜີເຜດ ກໍຈົບລົງແຕ່ພຽງສ່ຳນີ້ ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ຕິດຕາມຟັງ ພອດແຄສຊ່ອງແມ່ຕູ້ລາວ ຫວັງວ່າຊິໄດ້ພໍ້ກັນ ແລະ ຕິດຕາມກັນ ຊ່ວຍແບ່ງປັນ ກັນຫຼາຍໆແດ່ເດີ້ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແມ່ຕູ້ລາວແດ່ເດີ້ ແລ້ວພໍ້ກັນໃໝ່ໃນຕອນໜ້າ ຈະເປັນນິທານເລື່ອງຫຍັງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມກັນແລ້ວກັນເນາະ ມື້ນີ້ຂໍລາໄປແລ້ວ ສະບາຍດີ